اي ڏسندڙ! جيڪڏهن انهيء مهل ڏسين، جنهن وقت ملائڪ ڪافرن جو ساهه ڪڍندا آهن ۽ سندن منهن ۽ پٺين کي سٽيندا ڪٽيندا آهن ته عجب ڪرين ۽ چوندا اٿن ته هاڻي ساڙيندڙ عذاب جو مزو چکو.